ເຟສບຸກ ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ Queensland ເປັນລັດໜຶ່ງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ມີອາກາດອຸ່ນ ດີ ແລະ ຮ້ອນດ້ວຍ ນີ້ເອງພາໃຫ້ຄົນລາວເຮົາພາກັນໄປຢູ່ໄປກິນມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໄປບຳນານແລ້ວ ແຕ່ໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ-19 ຄົນລາວໃນລັດ Queensland ເປັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຄຳສິງ ຄຳມະນີວົງ ທີ່ເປັນຄົນລາວອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກເຄົາລົບນັບຖືບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ນອກນັ້ນທ່ານກໍເຄີຍເປັນຂ້າລາຊະການຊັ້ນສູງຂອງທັນແຖວ ຂອງຂ້າລາຊະການຂອງພະລາຊະອານາຈັ ກລາວດ້ວຍ ຄືວ່າ ທ່ານ ຄຳສິງ ຄຳມະນີວົງ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເປັນບຸກຄົນອາວຸໂສ ແລ້ວກະຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວກະທ່ານຢູ່ໃນລັດ Queensland ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້ າສູ່ຟັງແດ່ວ່າສະພາບ ຫຼືວ່າສະຖານະການຂອງຄົນລາວໃນ Queensland ນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ໃນເວລານີ້ ໃນເວລານີ້ນີ້ ມັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມັນມີຫຍັງກໍມີແຕ່ໂທຫາກັນເອົາ ຄື ອັນ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະ ອ່າ ຢູ່ໃນກຸ່ມອາວຸໂ ສ ກະມີແຕ່ວ່າດົນໆກໍໂທຫາກັນວ່າເປັນແນວໃດ ຢູ່ດີມີແຮງຢູ່ບໍ່ ອ່າ ກະຖາມກັນໄປແບບນັ້ນ ບັດນີ້ເລື່ອງວັດວາສາສະໜານີ້ກະ ເພິ່ນກໍເຮັດຢູ່ໃນວົງແຄບ ອັນນ່າ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໜັງສື ສົ່ງໄປຫາ ອັນນ່າ ປະຊາຊົນ ເໝືອນກ່ອນ ເພິ່ນມີແຕ່ລົງເຟສບຸກວ່າມື້ນັ້ນຊິເຮັດບຸນເນີ ມື້ນີ້ຊິເຮັດບຸນເນີ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນເຂດຈຳກັດ ອ່າ ດຽວນີ້ນີ້ ເພິ່ນ ອ່າ ບໍ່ໃຫ້ເກີນສາມສິບຄົນ ເພິ່ນໄປໃສກະດາຍ ສະນັ້ນແປວ່າທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ແປວ່າຄົນລາ ວເຮົານີ້ກໍແປວ່າມີການຂາດເຂີນໃນການຕິດຕໍ່ກັນ ສຳພັນກັນໃນນາມໂຕຕໍ່ໂຕ ນອກຈາກທາງໂທລະສັບ ຫຼືວ່າເຟສບຸກ ອັນ Social Media ລົມກັນແບບນີ້ເອົາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ອັນແບບນັ້ນ ອັນນີ້ແມ່ນຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມຂ ອງລັດຖະບານ Queensland ບໍ່ ມັນ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຫ້າມ ເພິ່ນກໍບອກວ່າໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນສາມສິບຄົນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຢ້ານເອງ ຜູ້ເຖົ້າກໍບໍ່ຢາກອອກເຮືອນ ລູກຫຼານກໍ ອັນນ່າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ອອກ ບອກວ່າໃຫ້ມັນປອ ດໄພກ່ອນພໍ່ເອີຍແມ່ເອີຍ ວ່າຊັ້ນເພິ່ນ ລູກຫຼານ ມີຫຍັງກໍລູກຫຼານນັ້ນໄປຫາຊື້ ອ່າ ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືມາໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ບໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ມີອາຍຸຫັ້ນ ອອກເຮືອນ ຊົງນີ້ຄືກັນ ກະບໍ່ໄດ້ອອກມາເຮືອນມາຫຼ າຍເດືອນແລ້ວວ່າຊັ້ນສະ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ເນາະ ທີ່ວ່າມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍດ້ານຫຼາຍແນວ ບໍ່ວ່າໃນດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືວ່າໃນດ້ານໃດກະຢ່ານີ້ ກໍຍັງດັນໄປເປັນໂຄວິດ-19 ຈົນໄດ້ນີ້ ກະແປວ່າສະຖານະການຂອງຄົນລາວທີ່ວ່າມີຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ແລ້ວນີ້ ແຮ່ງຢ້ານກົວໄປຕື່ມຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ນີ້ແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ດຽວນີ້ນີ້ ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ລະວັງໂຕທີ່ສຸດ ໃຜ ກໍໄດ້ມີແຕ່ໂທເອົາ ຄັນ ອັນນ່າ ອັນສາວຂອງລຸງທີ່ນ່າຢູ່ໃກ້ເຮືອນນີ້ນະ ບໍ່ຮອດ 100 ແມັດນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປຫາກັນເດ້ນີ້ ໂອ ເພາະວ່າປານນັ້ນເນາະ ຢ້ານ ຄັນວ່າມີການຢ້ານກົວປານນັ້ນນະ ວັດວາອາລາມເດ້ ເຊັ່ນວ່າໄ ປຈັງຫັນບໍ ຫຼືວ່າໄປເພນ ຫຼືວ່າທຳບຸນທຳທານເດ້ ມັນ ມັນກໍແປວ່າບໍ່ມີຕົວນີ້ແມ່ນບໍ່ ມີຢູ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ໄປ ເທື່ອລະຄົນ ບໍ່ໃຫ້ໄປຫຼາຍ ອ່າ ເພາະວ່າວັດເພິ່ນເປີດຢູ່ ໃຜຢາກກິນຢາກທານ ກະໃຫ້ໄປເທື່ອລະ ອ່າ ຄົວສອງຄົວ ອື ສະນັ້ນກະ ອັນ ອາຫານ ອັນນ່າ ເບາະ ຫຼືວ່າເລື່ອງເພນເບາະ ອີ່ສັງນີ້ກະໄດ້ ອັນນ່າ ແບ່ງກັນ ແບ່ງກັນໄປ ໄປແລ້ວກະອະນຸຍາດເດາະ ຄືຫວ່າງແລ້ວກີ້ນີ້ໄດ້ໄປຫ້ອຍໄວ້ປະຕູຮົ້ວເຂົ້າວັດ ລະເພິ່ນ ກໍໂທບອກໃຫ້ເພິ່ນວ່າເອົາເພນມາແລ້ວເດີ້ ມາຫ້ອຍໄວ້ປະຕູໜ້າວັດ ໃຫ້ອາຈານອອກມາເອົາເດີ້ ຊັ້ນນະ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ ເພິ່ນເປີດປະຕູໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ໃຫ້ໄປ ອັນນ່າ ເທື່ອລະຄົວສອງຄົວ ມັນເປັນແນວນັ້ນດຽວນີ້ ນີ້ ກໍແປວ່າເຮົາມອງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ໃນກໍລະນີນີ້ກໍແປວ່າຄູບາອາຈານນີ້ເກືອບບໍ່ມີອາຫານສັນ ຫຼືວ່າກິນຕົວນີ້ນະ ກະມີ ກໍ ແຕ່ບໍ່ຂາດດອກ ແຕ່ວ່າກໍຄືເວົ້ານັ້ນແຫຼະ ກໍຄືວ່າ ເຮົາໄດ້ເອົາໄປຖວາຍເພິ່ນຢູ່ ຕາມບໍ່ໄດ້ເຂົ້ າໄປທາງໃນ ຫວ່າງແລ້ວກີ້ນີ້ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ເພິ່ນເປີດແລ້ວ ປະຕູວັດນັ້ນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຄົນລາວເຮົາລະມັດລະວັງແທ້ໆ ໃນ Queensland ນີ້ລະ ຢາກ ຢາກ ຢາກຖາມທ່ານວ່າ ໃນການທີ່ວ່າໄປມາຫາສູ່ກັນມັນກະຍ າກຢູ່ແລ້ວເນາະ ລະກະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກໍຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນການຂັບລົດ ສາຍຫູສາຍຕາກໍບໍ່ດີ ເນື່ອງຈາກທີ່ວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນແກ່ຊະລາ ບໍ່ວ່າໃຜກະຢ່ານີ້ ມັນ ມັນຊຸດໂຊມນີ້ ບາດວ່າເຈັບໄຂ້ປ່ວຍ ເປັນຫວັດເ ປັນຫຍັງ ໄດ້ເຮັດຈັ່ງໃດໄປຫາໝໍ ອັນ ໂຮງໝໍ ເພິ່ນ ອັນນ່າ ເພິ່ນວ່າຄັນວ່າເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຮູ້ສຶກວ່າຕິດພະຍາດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໂທຫາເພິ່ນ ແລະ ເພິ່ນຊິ ອັນນ່າ ໝໍນັ້ນຊິມາຫາຢູ່ບ້ານ ອື ປົວຢູ່ບ້ານ ແນະນຳຢູ່ບ້ານ ແລ້ວກະ ຮັກສາໂຕຢູ່ບ້ານ ອ່າ ຖ້າວ່າໜັກແລ້ວ ເພິ່ນຈຶ່ງເອົາໄປໂຮງໝໍ ອັນນີ້ເປັນອັນນັ້ນ ແລ້ວຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຖາມທ່ານໄດ້ວ່າ ມັນມີການຊ່າເວົ້າ ຫຼືວ່າມີຄວາມຈິງບໍ່ ຫຼືວ່າອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼືວ່າເດັກເລັກເດັກນ້ອຍຄົນລາວເຮົາໃນລັດ Queensland ນີ້ນະ ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ເອີ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ຍັງບໍ່ ບໍ່ມີໃຜເປັນເທື່ອເດີ້ ເອີ ແປວ່າທຸກຄົນຍັງປອດໄພສຳລັບຊຸມຊົນລາວ ແລ້ວດັ່ງທ່ານນີ້ກະມີລູກເຕົ້າເນາະ ເ ຫຼນຫຼານກໍອາດຈະແມ່ນ ແລະ ຄັນເຮົາຊິມອງເບິ່ງຄົນລາວໃນລັດ Queensland ໂດຍທົ່ວໄປນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສະຖານະພາບຂອງການຢູ່ກິນຂອງພວກຂະເຈົ້າເປັນແນວໃດ ຍົກຕົວຢ່າງວຽກເຮັດງານທຳຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ອັນນີ້ນີ້ ບໍ່ມີບັນຫາເດີ້ ເພາະວ່າດຽວນີ້ນີ້ລັດຖະບານເພິ່ນກໍ ອ່າ ຍັງອຸ້ມຊູຢູ່ ວ່າຊັ້ນສະ ດຽວນີ້ນີ້ແປວ່າ ທຸ ຄົນລາວ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍວ່າງງານເດ ແລ້ວກໍໂດຍສະເພາະກໍຄົນຢູ່ ອັນນ່າ ຮ້ານອາຫານຊີ້ນະ ອ່າ ໄລຍະຕົ້ນ ນັ້ນກໍລຳບາກ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ເພິ່ນກໍ ອັນນ່າ ເປີດໃຫ້ແລ້ວ ວິ ມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ເດ ຄັນເວົ້າເຖິງຮ້ານອາຫານເນາະ ຄວີນສ໌ແລນກໍ ມັນເປັນລັດທີ່ວ່າມີການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍນີ້ນະ ມັນມີຮ້ານອາຫານລາວຫຼາຍບໍ່ ໂອ ມີຫຼາຍເດ ອ່າ ຢູ່ຄຸ້ມລຸງນີ້ນະ ກໍມີຕັ້ງທໍ່ໃດ 3 4 ຮ້ານພຸ້ນເດ ທ່ານເວົ້າວ່າມີຫຼາຍນີ້ໝາຍເຖິງຮ້ານອາຫານລາວ ຂອງກິນລາວບໍ່ ຫຼືວ່າຮ້ານຂອງຄົນລາວ ແຕ່ວ່າແມ່ນຮ້ານອາຫານໄທ ອັນນີ້ນີ້ຈັກຊິວ່າຮ້ານອາຫາ ນລາວ ຫຼືຮ້ານອາຫານໄທ ແຕ່ວ່າຮ້ານ ອັນນັ້ນແຫຼະ ແມ່ນລາວເປັນເຈົ້າຂອງວ່າຊັ້ນຊະ ເພາະວ່າອາຫານລາວນີ້ມັນ ມັນບໍ່ດັງປານໃດເດ ຄັນຊິມາເຮັດເອາະປາແດກຢູ່ຮ້ານອາຫານນີ້ ມັນ ມັນອາດຈະເໝັນທົ່ວ ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານນະ ອາດຈະບໍ່ ຄົນອາດຈະແຕກໜີໝົດຊັ້ນນະ ເອີ ກໍບໍ່ມີເຖິງ ເຖິງຂັ້ນນັ້ນດອກ ເຮົາກໍມີອາຫານລາວ ເຊັ່ນລາບ ເຊັ່ນກ້ອຍ ເຊັ່ນເອາະຫຼາມບໍ່ ຫຼືວ່າ ອັນນ່າ ແກງໜໍ່ໄມ້ຊີ້ກໍມີ ໂອ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າ ຕາມທີ່ເຫັນນີ້ເນາະ ຮ້ານອາຫານໄທນີ້ ເຮົາມາມອງເບິ່ງຄັກໆ ແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນອາຫານໄທນະ ມັນແມ່ນອາຫານໄທສຳລັບຝຣັ່ງ ຫຼືວ່າອາຫານໄທສຳລັບຕ່າງປະເທດ ມັນບໍ່ແມ່ນອາຫານໄທແທ້ໆ ຫັ້ນນະ ໂອ້ຍ ລ າວກັບໄທມັນອັນດຽວກັນ ອ່າ ນະ ນ້ອງເອີຍ ອືມ ອືມ ແຕ່ ແຕ່ວ່າອາຫານ ແຍກກັນອອກບໍ່ໄດ້ດອກ ແຕ່ວ່າອາຫານໄທ ອາຫານລາວທີ່ວ່າຂາຍກັນຢູ່ຮ້ານອາຫານນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງລາວແທ້ໆ ຕີ້ ມັນແມ່ນຖືກດັດແປງເ ພື່ອເປັນລົດຊາດຂອງຄົນຕ່າງປະເທດຕີ້ ກໍມີສ່ວນ ກໍມີສ່ວນ ເຮົາກໍ ອັນນ່າ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໄປຕາມຄວາມນິຍົມຂອງ ອັນນ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດວ່າຊັ້ນຊະ ແລ້ວວ່າເຮັດກ້ອຍເຮັດລາບຊັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດເຜັດ ໃສ່ປາແ ດກຫຼາຍ ມັນກໍຕ້ອງໄປຕາມສະພາບອັນນັ້ນແຫຼະ ໂອ ແປວ່າດັດແປງໃຫ້ຖືກລົດຊາດຂອງຕ່າງປະເທດ ເຮົາໄປກິນກໍບໍ່ແຊບວ່າຊັ້ນຊະ ບໍ່ຊໍ່ ບໍ່ສ່ຳເຮັດ ອັນ ຢູ່ບ້ານ ແຕ່ວ່າຝຣັ່ງເຂົາກໍມັກແນວນັ້ນເດ ເອີ ອັນນີ້ແຫຼະ ອັ ນນີ້ແຫຼະຈຶ່ງເວົ້າວ່າມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນອາຫານລາວ ມັນແມ່ນອາຫານສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າຄົນລາວເຮັດຊັ້ນນະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂໍຖາມແນວໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າລັດຖະບານ Queensland ນີ້ຜ່ອນຄາຍກົດເກນກ ານຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງລັດນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າເປີດກວ້າງ ຫຼືວ່າໄຂຂຶ້ນຫຼາຍແລ້ວນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຄົນລາວມັນກະຈຸກກະຈາຍກັນຢູ່ທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງໃນລັດ ຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ Australia ນີ້ນະ ໃນເວລານີ້ຄົນ Queensland ຫຼືວ່າຄົນຕ່າງລັດໄປມາຂ້າມຊາຍແດນມາຢ້ຽມຢາມກັນຫຼືບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຍາດຕິພີ່ນ້ອງລູກຫຼານຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ດຽວນີ້ນີ້ເພິ່ນກໍອະນຸຍາດໃຫ້ລັດ ອັນນ່າ ອັນນ່າ Canberra ໄດ້ ແລ້ວກໍ South Australia ໄດ້ ອືມ ແຕ່ວ່າຍັ ງບໍ່ເປີດໃຫ້ Victoria ກັບ Sydney ເທື່ອ ອັນນ່າ ໃຜຢູ່ ອັນ ອັນ ລັດທີ່ປອດໄພຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍເປີດແລ້ວ ສຳລັບຊິດນີນີ້ ປາກົດວ່າຕ້ອງແມ່ນໝົດເດືອນ October ຈັ່ງຊິເປີດວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າບັດລັດ Victoria ນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອເດີ້ ຍັງບໍ່ມີກຳນົດ ແຕ່ວ່າສຳລັບ ກົດເກນຂອງເພິ່ນນີ້ກໍແປກໆ ອ່າ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຫວ່າງ 2-3 ມື້ຫຼັງນີ້ບໍ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຊິມີເປີດການແຂ່ງຂັນເຕະບານ AFL ຂັ້ນ Final ຢູ່ Queensland ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄົນ New South Wales ໄປນີ້ຕ້ອງ Quarantine 14 ມື້ 2 ອາທິດບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າເຂົ າເຈົ້າບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ມັນຖ້າດົນໂພດ ເຂົາເຈົ້າໄປດາວິນ ໄປ quarantine ຢູ່ຫັ້ນບຶດດຽວ ແລ້ວກໍຂ້າມຊາຍແດນ quarantine ມາ Queensland ມີແຕ່ວ່າມາ quarantine ຢູ່ Queensland ບຶດດຽວກໍໄດ້ອອກໄປແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ນີ້ ກົດເກນນີ້ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນ າະ ຄົນ Queensland ບໍ່ປະນາມໂຈມຕີລັດຖະບານແດ່ບໍ ໂອ້ ອັນນີ້ນີ້ມັນ ແມ່ນເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເຫດຜົນ ແຕ່ລຸງຄິດວ່າລັດຖະບານຄົງເຂົ້າໃຈວ່າ ອັນນ່າ ນັກກິລາຫັ້ນນະ ມັນແຂງແຮງບໍ ເອີ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ quarantine ແລະ ດຽວນີ້ນີ້ ຕາມໄ ດ້ຍິນຂ່າວມື້ວານນີ້ ຍິນວ່າ ອັນນ່າ ສຳລັບ ອັນນ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໄປຊົມ ອັນນ່າ ກິລາຫັ້ນນ່າ ສາມາດເຂົ້າໄດ້ ເຖິງ 75 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນທີ່ນັ່ງໃນ ອັນນ່າ ເດີ່ນເຕະບານນັ້ນໄດ້ວ່າຊັ້ນ
ອັນນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍໃໝ່ເດີ ເພິ່ນວ່າເຂົ້າໄດ້ 75 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນທີ່ນັ່ງວ່າຊັ້ນ ແລ້ວ Queensland ນີ້ນະ ມັນມີອາກາດດີ ແດດກໍມີຫຼາຍກວ່າ ແລ້ວກໍໃນດ້ານທຳມະຊາດນີ້ ແປວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໜາວວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນໜາ ວຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສ່ຳກັບລັດ Victoria ຍົກຕົວຢ່າງນີ້ນະ ແລ້ວຄົນລາວເຮົານີ້ໄປຢູ່ Queensland ນີ້ກໍຍ້ອນອາກາດດີຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຫຼືວ່າໃນເວລາຜ່ານມາຫັ້ນ ຄົນກໍອອກບ້ານອອກທີ່ໄປທ່ຽວບໍ park ໄປທ່ຽວສວນບໍ ອັນນັ້ ນບໍນີ້ ຊົມທິວທັດ ທຳມະຊາດ ຫຼືວ່າໄປຫຼິ້ນທະເລຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າຢ້ານໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ມຸດຢູ່ໃນຜ້າຫົ່ມພຸ້ນ ບໍ່ ກໍໄປ ສ່ວນຫຼາຍກໍໝວດ ອັນນ່າ ໝວດໜຸ່ມຫັ້ນນະ ໄປຕະຫຼອດ ແລະ ລູກສາວລຸງກັບພຸ້ນໄປ ອັນນ່າ ໄປແຄມປິ້ງຢູ່ພຸ້ນ ສີ່ຫ້ າມື້ແລ້ວເດ ໝວດໜຸ່ມເຂົາເຈົ້າໄປ ອັນມີແຕ່ ອັນນັ້ນຢ້ານຫຼາຍແມ່ນໝວດຜູ້ເຖົ້າເຮົານີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ວ່າໃຜລະ ຜູ້ເຖົ້ານີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍຍາກລະ ຕ້ອງຢ້ານລະ ບໍ່ຢ້ານກໍ ເພິ່ນກໍເຮັດໃຫ້ຢ້ານ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທຳ ງານ ໂຮງງານໂຮງຈັກ ຫຼືວ່າຫ້ອງການໃດກໍຢ່າ ອັນພວກໄວ 60 ຂຶ້ນໄປນີ້ແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ໄປການດອກ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານພຸ້ນລະ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍໃຫ້ພັກ ມັນ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້ານີ້ມັນ ຄັນເປັນແລ້ວມັນຮ່າງກາຍມັນອ່ອນແອ ມັ ນ ມັນພາ ອັນ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນພາໃຫ້ເປັນອາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າເລືອດອຸດເລືອດຕັນບໍ ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ຕາຍຍ້ອນຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້າຂັ້ນ 60 ຂຶ້ນໄປແລ້ວ ເປັນແລ້ວມັນມັກຈະຕາຍ ກໍຕ້ອງລະມັດ ລະວັງ ແລ້ວຄົນລາວເຮົາຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ໂອ້ ທຸກຄົນນະ ອັນ ຮູ້ຈັກໝົດ ຫຼາຍໄດ໋ ເອີ ທຸກຄົນກໍຟັງຂ່າວ ຟັງພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ກໍແມ່ນສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນລູກຫຼານນັ້ນແຫຼະເປັນຜູ້ຮູ້ ອື ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວ ກໜຸ່ມເຂົາເຈົ້າໄວດຽວນີ້ນະ ອື ໂອເຄໄດ໋ ສັງຄົມລາວເຮົາກ້າວໄປຫຼາຍພໍສົມຄວນແດ່ນີ້ ກໍແມ່ນແທ້ລະ ເພາະວ່າພວກເກີດຢູ່ນີ້ກໍ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວແມ່ນຮຽນຈົບ ຂັ້ນສູງເກືອບໝົດທຸກຄົນ ລະກະໄດ້ວຽກໄດ້ການດີ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ນອກຈາກທີ່ວ່າພໍ່ແມ່ມາດົນນານແລ້ວ ດຽວນີ້ກໍເຖົ້າແກ່ລະກະໄປບຳນານ ກະບໍ່ເຕື້ອງບໍ່ຄາ ບໍ່ຍາກບໍ່ຊາຫຍັງ ເພາະວ່າສະຫວັດດີການສັງຄົມມັນກະເບິ່ງແຍງດີຢູ່ແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ອືມ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຄັ ນວ່າສະຫວັດດີການສັງຄົມເນາະ ມັນກະເງິນຄຳ ຫຼືວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ມັນກະມາເປັນຮວດໆຊີ້ ລະຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເຮົາໃນລັດ Queensland ນີ້ ການສະຫວັດດີການສັງຄົມນີ້ມັນກະມາເປັນປະຈຳບໍ່ ຫຼືວ່າປຸດໆຂາດໆ ດັ່ງ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນເມືອງລາວ ບາງເທື່ອກໍເງິນເດືອນບໍ່ໄດ້ຮັບຈັ່ງຊີ້ນະ ມີບໍ່ ໂອ້ຍ ອັນນີ້ນີ້ ອັນ ຂໍ ຂໍສັນລະເສີນເດີ້ ລັດຖະບານ ອັນ ອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ຊ່ວຍເບິ່ງດູແລຜູ້ເຖົ້າ ຄື ອັນນ່າ ລຸງນີ້ກະໄດ້ ລຸງກັບປ້ານີ້ກະໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດ ອັນນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມ ຜູ້ລະ 750 ແລະກະຍັງຍິນຂ່າວວ່າເພິ່ນຍັງຊິ ອັນນ່າ ຊ່ວຍຕໍ່ໄປໃນງົບປະມານປີຊິມານີ້ວ່າຊັ້ນເດ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ມີບັນຫາເດີ້ ສຳລັບຜູ້ເຖົ້າລາວໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍສະເພາະ ໃນລັດ Queensland ອືມ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າໃນບາງປະເທດເນາະ ເຮັດວຽກເຮັດການຊິລົ້ມຊິຕາຍ ຊ່ອຍປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ບັດເຖົ້າແກ່ມາລະ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງວ່າໃຫ້ໄປຫາກິນເອງນີ້ ບໍ່ມີຕິໃນ Queensland ໂອ້ຍ ບໍ່ມີ ປະເ ທດອັນນີ້ນີ້ ອັນນ່າ ເຂົາມີ ອັນນ່າ ສັງຄົມສົງເຄາະເຂົາເຈົ້າມັນສຸດຍອດນະ ຈັ່ງວ່າບັນຫາເຮົາກໍຍັງແຕ່ຄຶດຮອດອັນດຽວ ຄືຄຶດຮອດຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຂອງຄົນລາວເຮົາຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນແຫຼະ ຜູ້ໃດຮັ່ງຫັ້ນໄຄແດ່ ຜູ້ໃ ດທຸກນັ້ນບໍ່ມີອັນກິນເດ ຢູ່ ຢູ່ນຳປ່ານຳດົງ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ຫາກິນທຳມະຊາດ ນຳຫ້ວຍນຳຮ່ອງ ນຳປ່ານຳພູວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄັນວ່າບໍ່ມີເງິນມີຄຳ ຄົນໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ອາຊຽນນີ້ນະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແຫຼະ ແລ້ວໃນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຄົນລາວເຮົາໃນ Queensland ນີ້ເນາະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ຫຼືວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າກໍດີ ທີ່ວ່າມັນກະຈຸກກະຈາຍກັນຢູ່ທົ່ວລັດ Queensland ນີ້ນະ ລະໃນການຕ້ອງຫ້າມໂຄວິດ 19 ນີ້ ທີ່ວ່າ Queensland ມັນຜ່ອນຄາຍອອກແລ້ວ ກົດ ເກນຕ່າງໆ ອັນ ມີການເຕົ້າໂຮມກັນບໍ່ ເຊັ່ນວ່າເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຢູ່ວັດບໍ່ ຫຼືວ່າບາບີຄິວກັນ ຫຼືວ່າພາທີສັງສັນກັນມີບໍ່ເນາະ ໂອ ຍັງບໍ່ມີເທື່ອເດີ້ ເອີ ອັນນີ້ຍັງ ເຮົາ ພວກເຮົາກໍຄຶດ ຄຶດຊື່ໆ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ຢູ່ ວ່າມື້ໃດມັນ ອັນ ນ່າ ລັດຖະບານເພິ່ນ ອັນນ່າ ເປີດກວ້າງເຕັມອັດຕາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຄິດວ່າຊິມີການ ອັນນ່າ ກິນເຂົ້າສາມັກຄີ ພົບປະສັງສັນກັນ ກະຄຶດໄວ້ຢູ່ ກະລົມກັນໄວ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ເທື່ອເດີ້ ໂອ ແປວ່າມີໂຄງ ການແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ ກໍແປວ່າບັດວ່າມັນ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປົກກະຕິ ລະກໍແປວ່າເຮັດແນ່ນອນລະເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງ Queensland ຂອງຄົນລາວນີ້ ທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳນີ້ນະ ດ້ວຍເຫດນີ້ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ເອົາ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ ໂອເຄ ໂອເຄ ພົບກັນໃໝ່ ຖ້າວ່ າມີໂອກາດກໍຊິໄດ້ພົບກັນຢູ່ດອກ ຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນດຽວກັນ ຂໍຂອບໃຈນຳຫຼາຍໆ ໂອເຄ ໂອເຄ ບາຍບາຍ